ເຟສບຸກ ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ໃນໄລຍະບໍ່ນານຂ້າງໜ້ານີ້ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທຸກໆຄົນ ຄືຈຸແລກໆ ຈະຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ເຂັມທຳອິດທຳມໍ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ສັກເຂັມທີສອງແລ້ວ ມັນຈະເປັນແນວໃດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ມີກາ ນສອບຖາມນັກວິທະຍາສາດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບຊີວິດພາຍຫຼັງການຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົບຊຸດແລ້ວ ແມ່ນຈະເປັນແນວໃດ ໃນຕົ້ນປີ 2020 ອົດສະຕຣາລີວາງຈິດວາງໃຈໃສ່ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິ ດ-19 ທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍ ໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ໃນເວລາບໍ່ນານສັບປະດາຂ້າງໜ້ານີ້ ການຈະກະທຳເຊັ່ນນັ້ນຈະມີຂຶ້ນ ດ້ວຍນີ້ ທ່ານຈະໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃສ່ທ່ານຫຼືບໍ່ ໃນເວລານີ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິ ດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ຖືກນຳໄປໃຊ້ກັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ທີ່ສັກກັນສອງເຂັມ ແລະ ສັກຫ່າງກັນຈາກເຂັມທີ 1 ແລະ ເຂັມທີ 2 ປະມານ 3 ສັບປະດາ ແຕ່ການສັກຢູກສັກຢານັ້ນໃຫ້ ຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນເຮົາ ຈາກໂຄວິດ-19 ໃ ນທັນທີຫຼືບໍ່ ດຣ Kylie Quinn ນັກພູມຕ້ານທານ ຄື Immunologist ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ມັນຈະກິນເວລ່ຳເວລາປະມານສອງສັບປະດາ ທີ່ຮ່າງກາຍຈະຜະລິດພູມຕ້ານ ທານຂອງຮ່າງກາຍອອກມາໄວ້ຢ່າງພຽງພໍໄດ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານປົກປ້ອງເຮົາຈາກໂຄວິດ-19

ການປົກປ້ອງນັ້ນບໍ່ຄືກັນປານໃດຈາກພູມຕ້ານທານນັ້ນ ປະສິດທິຜົນມັນບໍ່ຄືກັນໝົດ ບາງອັນປົກປ້ອງໄດ້ໝົດ ບາງອັນປ້ອງກັນໄດ້ບາງສ່ວນ ແລະ ອັນອື່ນໆປ້ອງກັນໄດ້ນ້ອຍກວ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍປົກປ້ອງການເປັນອາກາ ນອັນຮ້າຍແຮງໄດ້ ແຕ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນກັບກາຍເປັນຕົວແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມັນປ່ຽນແປງຕົນໂຕ ພັດທະນາຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆເດລະ ມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະຮູ້ວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຢູ່ຈະປ້ອງກັນກ ານເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດໄດ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືພຽງແຕ່ອາການອັນຮ້າຍແຮງທີ່ໂຄວິດ-19 ສ້າງຂຶ້ນ ຖ້າຫາກມັນປ້ອງກັນໄດ້ພຽງແຕ່ອາການອັນຮ້າຍແຮງທີ່ອາດເກີດມາຈາກໂຄວິດ-19 ກໍແປວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈະເຮັດ ໃຫ້ເຮົາບໍ່ເຈັບປ່ວຍ

ຂອງການໃຊ້ຢາວັກຊີນທຸກຢ່າງ ດຽວນີ້ເມື່ອເຮົາຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົບຊຸດແລ້ວ ມັນຈະປົກປ້ອງເຮົາໄດ້ດົນນານປານໃດ ໂຄວິດ-19 ຫາກໍເລີ່ມລາມອອກມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາ ຊົນຈີນໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 2 ປີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບາງປະເທດໂຄສະນາ ຫຼື ເວົ້າວ່າຢາວັກຊີນທີ່ຕົນໃຊ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນມີພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຖິງ 3 ປີ ນີ້ແມ່ນຮູ້ໄດ້ແນວໃດກັນ ເພາະຢາວັກຊີນຕ່າງໆໃນໂ ລກນີ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຢູ່ ຍັງບໍ່ມີອາຍຸໄດ້ຮອດ 3 ປີເທື່ອຊ້ຳ ເລື່ອງກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຢາວັກຊີນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີພູມຕ້ານທານໄດ້ເຖິງຈັກປີນັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນເປັນຄຳສອບຖາມອີກອັນໜຶ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາ ດບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ ກະທັງທີ່ມີຜົນການທົດລອງຕ່າງໆບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມັນໃຫ້ການປ້ອງກັນອັນຈົບດີໄດ້ ເຖິງຫຼາຍເດືອນ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົບແລ້ວ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເຮັດໜ້າທີ່ຂອ ງມັນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງເຮົາຮູ້ເຖິງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ວິທີການຕ່າງໆຂອງມັນ ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຖືກລວງຫຼອກໃຫ້ນຶກຄິດວ່າ ຢາວັກຊີນທີ່ສັກໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນພ ະຍາດອັນແທ້ຈິງ ແລະ ຈົດຈຳມັນໄວ້ ແລະ ຮູ້ກົນອຸບາຍຂອງມັນ ແລະ ຖືວ່າມັນເປັນການນາບຂູ່ຮ່າງກາຍ ແລ້ວເລີ່ມລົງໄມ້ລົງມືຜະລິດພູມຕ້ານທານອອກມາເພື່ອຕໍ່ຕ້ານມັນ ອັນແປວ່າມັນປົກປ້ອງເຮົາ ນັ້ນໝາຍ ຄວາມວ່າໃນອະນາຄົດ ຖ້າຫາກເຮົາຖືກພະຍາດໂຄວິດ-19

ວ່າມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດອັງກິດ ຊາວອາຟຣິກາ ແລະ ປະເທດບຣາຊິລ ຊະນິດໃໝ່ຕ່າງໆນີ້ນັ້ນ ແມ່ນມັນປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕໂດຍບໍ່ຄືກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນແຜ່ຜາຍຕິດແປດຄົນເຮົາໄດ້ ງ່າຍດາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຈາກຄົນໜຶ່ງຫາຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນອາການອັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຢູ່ຈະໄດ້ຜົນກັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ຕ່າງໆບໍ່ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ອາດມີຂຶ້ນຕື່ມໃນອະນາຄົດ ໃນຄັ້ງໜ້າ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່

ນັ້ນບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຢາວັກຊີນທີ່ມີຢູ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ນີ້ແປວ່າເຮົາອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນມີພູມຕ້ານທານຈາກຢາວັກຊີນຕ່າງໆນັ້ນ ເປັນຝູງກັນຫຼືບໍ່ Herd immunity ຄືການມີພູມຕ້ານທານເປັນຝູງ ແມ່ນມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຄົນ ໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ ຖືກປົກປ້ອງຈາກພະຍາດໄວ້ໄດ້ ຫຼືເປັນພະຍາດນັ້ນກ່ອນແລ້ວ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດນັ້ນແຜ່ຜາຍຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ

on average, it's about 60-70 percent would need to be vaccinated. ໂຕເລກອັນຊັດເຈນນັ້ນ ແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບວ່າຢາວັກຊີນຂອງເຮົາຈະສາມາດຂວາງກັ້ນການເປັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຕັມສ່ວນຫຼືບໍ່ ຫຼືເປັນພຽງແຕ່ຂວາງກັ້ນໄດ້ແຕ່ການຈະເປັນອາການອັນຮ້າຍ ແຮງຊື່ໆ ໂຄສົກຕາງໜ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍທີ່ຈະສຳເລັດໂຄງການການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍ ພາຍໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ນີ້ ຖ້າຫາກວ່າສຳເລັດໄດ້ດັ່ງນັ້ນພາຍໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ການມີຄົນມີພູມຕ້ານທານເປັນຝູງອາດເປັນໄປໄດ້ແທ້ໆ ພາຍຫຼັງທ້າຍປີ 2021 ຖ້າຫາກວ່າມີຄົນຢ່າງພຽງພໍ

um, stretching and our healthcare or not having sufficient resources for the number of people getting sick. If we were able to vaccinate everyone and meant that everyone was protected from becoming very unwell and going to hospital, we may eventually lead, get to a new policy where we don't care that much about infection ເມື່ອເຮົາຖືກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແລ້ວ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດບໍ່ຢູ່ຫ່າງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່ ຄຳຕອບແມ່ນບໍ່ ຄືບໍ່ຢູ່ໄກກັນບໍ່ໄດ້ ເປັນ ຢ່າງໜ້ອຍຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະອະນາຄົດ ທາງການສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍສະເໜີໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງຢູ່ຫ່າງກັນຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະກະທຳຄວາມປອດໄພອື່ນໆນຳ ເມື່ອຖືກສັກຢູກສັ ກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19

or how effective the vaccines are in reducing infection and transmission. ວິທີການປ້ອງກັນຕ່າງໆຄົງຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຈົນກວ່າທາງການມີຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ສັກໃຫ້ ນັ້ນແປວ່າໃນເວລາທີ່ເຮົາບໍ່ສະບາຍ ແລ້ວເຮົາແຜ່ຜາຍໂຄວິດ-19 ໄປຕິດແ ປດໃສ່ຄົນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຈັບປ່ວຍຢ່າງແຮງໄດ້ ຄຳຖາມທີ່ມັກຈະມີກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນທີ່ວ່າເຮົາຈະສາມາດເດີນທາງໄປມາຕ່າງປະເທດຄືນໃ ໝ່ຫຼືບໍ່ ເສຍໃຈນຳ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າຊາຍແດນອົດສະເຕຣເລຍຈະເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງ ຕໍ່ຈາກການມີສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ SBS News ສອບຖາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະ ເຕຣເລຍເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງເປັນຫຼັກທີ່ຈະມີການໃຫ້ມີການເດີນທາງສາກົນຄືນໃໝ່ໄດ້ ພາຍຫຼັງການສັກຢຸກ ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວໄປແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໂຄສົກຕາງໜ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດ ສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ຍ້ອນທີ່ມັນບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈະຢຸດຢັ້ງການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ແມ່ນວ່າມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການເດີນທາງໄປມາຕ່າງປະເທດ

should you be exposed to the virus, you're not going to get sick and land up in hospital. So it'd be a great precaution to take. And I think once you're vaccinated, there will be less limitations on people leaving the country. Problem in at the moment in Australia is coming back because um, until we know that the vaccines protect against infection, there's always a chance that people who are vaccinated will be carrying the virus, which means they will likely require quarantine. Now, there may be changes from how ການມີຄົນໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍມາກມາຍ ຢ່າງແນ່ນອນຈະເປັນເຫດຜົນອັນສຳຄັນທີ່ຈະມີການເດີນທາງໄປມາສາກົນ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນວ່າເຮົາຍັງມີຫຼາຍສິ່ງ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ອີກຢູ່ ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນແນ່ໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ແມ່ນ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນການທີ່ເ ຮົາຈະເປັນອາການອັນຮ້າຍແຮງຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດຈະເຖິງຂັ້ນຕາຍຍ້ອນໄດ້
SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook